چئو ته جيڪو گمراهيء ۾ آهي تنهن کي الله وڌيڪ وڌائيندو آهي تان جو جيڪو انجام يا ته عذاب جو ساڻن ڪيو ويو سو جڏهن ڏسندا تڏهن هو ڄاڻندا ته بڇڙي مان وارو ۽ لشڪر جي ڪري ڏاڍو هيڻو ڪير آهي.